ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດຮ້ອນແຮງຂຶ້ນ ບັນດາຜູ້ສະໝັກຕ່າງກໍກຳລັງສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງວ່າ ການແທ້ງລູກແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ໃນວັນ ຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນວັນຄົບຮອບ 51 ປີຂອງຄຳຕັດສິນ Roe v. Wade ເຊິ່ງເປັນເຫດການທີ່ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ຄຸ້ມຄອງສິດທິໃນການແທ້ງລູກ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລັດວິສຄ ອນຊິນ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການດູແລການຈະເລີນພັນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເຊິ່ງລວມທັງການແທ້ງລູກ In America Freedom is not to be given.
ຢູ່ໃນອາເມລິກາ ສິດເສລີພາບບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ມັນບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຖືກມອບມາໃຫ້ ມັນເປັນຂອງພວກເຮົາໂດຍສິດ ໂດຍສິດ ແລະ ນັ້ນລວມເຖິງສິດເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົ ນເອງນຳ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານທີ່ບອກພວກທ່ານວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເຊິ່ງເປັນຊາວກາໂຕລິກມາຕະຫຼອດຊີວິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບການແທ້ງລູກ ແນວໃດ ກໍຕາມ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນປີ 2022 ທີ່ຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນ Roe v. Wade ແລະ ໂຍນເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ແຕ່ລະລັດວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄຳຕັດສິນຂອງສານດັ່ງກ່າວ ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນລັດຕ່າງໆ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ເພື່ອໃ ຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການແທ້ງລູກ Voters have voted to protect reproductive rights. ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການຈະເລີນພັນ ພວກເຮົາຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້ໃນທຸກໆລັດ ເພາະວ່ າເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ ມັນບໍ່ຄວນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານ ບັນດາຜູ້ຕິດຕາມຂອງຜູ້ສະໝັກຊີງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີແຖວໜ້າຂອງພັກ ຣີພັບລິກັນຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳຄັດຄ້ານການແທ້ງລູກ ແຕ່ຈຸດຢືນຂອງທ່ານມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ຈະແຈ້ງ ເວັບໄຊໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫານີ້ ການຂໍຄ ຳຄິດເຫັນບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃນທັນທີ ປະທານສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີພັບລິກັນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຕໍ່ຝ່າຍຄ້ານໃນການໂຮມຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານການແທ້ງລູກ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ບ່ ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນຜົນຜະລິດຂອງການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ້ ພວກເຮົາກຳລັງຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ພວກເຮົາເດີນຂະບວນໃນມື້ນີ້ ເພາະວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພ ະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນມະນຸດທຸກຄົນ ເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ເກີດທຸກຄົນ ມີຄຸນຄ່າທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະເສີດເກີນກວ່າທີ່ຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມ ແລະເພື່ອນມິດທັງຫຼາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພວກເຮົາມີທຸກໆເຫດຜົນທີ່ຈະເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີວ່າ ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານການແທ້ງລູກກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈ ທີ່ສານສູງສຸດນຳເອົາການຕັດສິນດັ່ງກ່າວນີ້ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນມືຂອງລັດຕ່າງໆ ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຂົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ ຜູ້ນຳປະເທດທ່ານໃດຈະຂັບເຄື່ອນບັນຫານີ້ໄປຂ້າງໜ້າ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ເອຣິກ ຊາຍເ ລີ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນໃນວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນຮຸນແຮງເກີນໄປໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງການແທ້ງລູກ ແຕ່ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບລິກັນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຢູ່ຄົນໃດທີ່ຖືກກັບທັດສະນະຂອງທ່ານ I also don't know if I trust Donald Trump. I mean, he gave us the ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໂດນັລ ທຣຳ ຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດແກ່ພວກເຮົາທີ່ຕ່ າວປີ້ນຄຳຕັດສິນໂຣ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນໂຣເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານໄດ້ເວົ້າບາງສິ່ງທີ່ເປັນການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ ແລະວິ ພາກວິຈານນະໂຍບາຍຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານຣອນ ດີແຊນຕິສ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ແທ້ໆວ່າ ທ່ານທຣຳຢືນຢູ່ຈຸດໃດ ເພາະເບິ່ງຄືວ່າທ່ານຈະເວົ້າອອກມາຈາກປາກທັງສອງຂ້າງຂອງທ່າ ນ ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະຫງວນການວິພາກວິຈານຕໍ່ທັງທ່ານນາງເຮລີ ແລະທ່ານທຣຳ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າກັງວົນວ່າ ທັງສອງທ່ານຈະຢືນຢູ່ບ່ອນໃດແທ້ ສິດທິໃນການແທ້ງລູກໄດ້ຮັບໄຊຊະນ ະໃນການລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນລັດຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດແຄລິຟໍເນຍທີ່ມີແນວຄິດເສລີນິຍົມ ໄປຈົນເຖິງລັດແຄນຊັສທີ່ເປັນເຂດອະນຸລັກນິຍົມ ລັດໂອໄຮໂອເຊິ່ງເປັນລັດທີ່ສຳຄັນທີ່ອາດຈ ະອຽງໄປທາງໃດທາງໜຶ່ງເປັນລັດສຸດທ້າຍ ໂດຍມີມະຕິເຫັນດີຢ່າງເດັດຂາດເຖິງ 57 ເປີເຊັນ ໄດ້ອະນຸມັດການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງການແທ້ງລູກໃນທ້າ ຍປີນີ້ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຊາວອາເມລິກັນຈະໄດ້ອອກສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ອາດນະສັກ ວີໂອເອ